ການຕໍ່ຕ້ານການຈະລາຈົນຂອງປະເທດຝຣັ່ງເສດ ເປີດການສືບສວນເບິ່ງການຈູ່ໂຈມຕີແທງກັນໂດຍມີດຢູ່ທີ່ກຸງ Paris ແລ້ວ ອົງການສາທານະສຸກໂລກບອກເຕືອນວ່າ ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນໂລກນີ້ຈະມີຫຼ າຍຂຶ້ນສອງເທົ່າ ກ່ອນທີ່ຈະມີຢາວັກຊີນກັນມັນໄດ້ ຊິດນີຣູສເຕີ ປາໄຊຢ່າງສາຫັດເປັນປະຫວັດການແກ່ ຣັບບິເຕີ ຂ່າວທົ່ວໄປ ໄອຍະການການຕໍ່ຕ້ານການຈະລາຈົນໃນປະເທດຝຣັ່ງເສດ ລົງໄມ້ລົງມືສືບສວນ ເບິ່ງການແທງກັນຢູ່ໃນກຸງ Paris ແລ້ວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ 2 ຄົນໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບຈາກບາດແຜຈາກມີດ ການແທງກັນນັ້ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃກ້ໆກັບບ່ອນທີ່ໃນອະດີດເປັນຫ້ອງການຂອງນິດຕະຍະສານ Charlie Hebdo ທີ່ມີເຫດການທຳ ຮ້າຍກັນຂຶ້ນໃນປີ 2015 ຕຳຫຼວດຝຣັ່ງເສດເວົ້າວ່າ ບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງຖືກຈັບແລ້ວ ຢູ່ໃກ້ໆກັບບໍລິເວນ Bastille ແລະ ກໍພົບເຫັນອາວຸດດວງໜຶ່ງຢູ່ບ່ອນທີ່ເກີດເຫດ ວ່າອາວຸດນັ້ນແມ່ນມີດ ຫຼື ຂວານ Jean Castex ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທ ດຝຣັ່ງເສດ ຂອບອົກຂອບໃຈກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ກິດຈະການກູ້ໄພ ທັງກໍເນັ້ນເຖິງວ່າລັດຖະບານຂອງທ່ານຍຶດໝັ້ນ ກັບເສລີພາບໃນດ້ານຂ່າວສານ ຕຳຫຼວດອັງກິດຄົນໜຶ່ງເສຍຊີວິດ ພາຍຫຼັງທີ່ຜູ້ ກ່ຽວຖືກຍິງໂດຍຊາຍຄົນໜຶ່ງ ຊາຍດັ່ງກ່າວຖືກຈັບໄວ້ແລ້ວຢູ່ທີ່ສູນກັກຄົນແຫ່ງໜຶ່ງໃນກຸງລອນດອນ ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກແລ້ວນີ້ ຢູ່ທີ່ Croydon Custody Center ຕຳຫຼວດທີ່ຖືກຍິງນັ້ນ ຖືກພະຍາບານໂຕ ຄາສະຖານທີ່ການເກີດເຫດ ແລ້ວຕາຍຢູ່ໂຮງພະຍາບານແຫ່ງໜຶ່ງ ຕຳຫຼວດລາຍງານວ່າ ຊາຍຄົນໜຶ່ງອາຍຸ 22 ປີ ຕົກຢູ່ໃນອາການສາຫັດຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານ ພາຍຫຼັງທີ່ມີບາດແຜຈາກລູກປືນ ຕຳຫຼວດສົງໄສວ່ າ ຜູ້ກ່ຽວຍິງຕຳຫຼວດທີ່ຕາຍນັ້ນແລ້ວຍິງໂຕເອງ Cressida Dick ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດນະຄອນບານອັງກິດຊີ້ແຈງວ່າ ກຳລັງມີການສືບສວນ ຄາດຕະກຳນັ້ນຢູ່ໃນເວລານີ້ ອົງການສາທານະສຸກໂລກບອກເຕືອນຢ່າງໜ້າວິ ຕົກວ່າ ຈຳນວນຄົນຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຂອງໂລກນີ້ສາມາດທະວີຂຶ້ນສອງເທົ່າເປັນ 2 ລ້ານຄົນ ກ່ອນທີ່ຈະມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໄວ້ບໍລິການ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ຕັ້ງແຕ່ໂຄວິດ-19 ແຜ່ຜາຍລະບາດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແ ຮງຈາກປະເທດສາທານະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຈຳນວນຄົນຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ນັ້ນມີແລ້ວ 1 ລ້ານຄົນ ໂດຍມີຄາດຄະເນວ່າ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນຈະມີຂຶ້ນໃນປີ 2021 ຄືປີໜ້າ ດຣ Maria Van Kerkhove ທີ່ອົງການສາທານະສຸກໂລກເ ວົ້າວ່າ ໃນຫຼາຍປະເທດເຫັນວ່າມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນແລ້ວ ເພາະມີການເຝົ້າລະວັງໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ ອົງການສາທານະສຸກໂລກສະເໜີໃຫ້ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄົນທີ່ມີອາຍຸແກ່ ເປັນພວກທີ່ ຖືກເຈາະຈົງໃສ່ກ່ຽວກັບການສັກຢູກສັກຢາກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ແອນ ໂມແອນ ຜູ້ນຳການຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ກະຕຽມກ່ຽວກັບໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຂອງອົງການສາທານະສຸກໂລກເວົ້າວ່າ ການທີ່ໂລກນີ້ຕ້ອງການຢາວັກຊີນກັ ນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ແມ່ນມີຫຼາຍຂຶ້ນໃນຍາມວິກິດໂຄວິດ-19 ອັນພາໃຫ້ມີການຂາດເຂີນຢາວັກຊີນກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ປະເທດອິດສະຣາເອນລັອກດາວປິດປະເທດໂດຍເຕັມສ່ວນ ເນື່ອງຈາກຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ -19 ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວປູດທະວີຂຶ້ນຢ່າງມາກມາຍ ຕຳຫຼວດອິດສະຣາເອນຂວາງກັ້ນຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆ ແລະ ຄົນທັງຫຼາຍພາກັນຟ້າວຟັ່ງໄປຊື້ເຄື່ອງຊື້ຂອງໃຫ້ແລ້ວ ກ່ອນທີ່ລັອກດາວນັ້ນຈະສັກສິດຂຶ້ນ ລັອກ ດາວນັ້ນຈະບໍ່ເປີດຄືນຈົນກວ່າວັນອັງຄານໜ້າ ທີ່ຈະມີ Yom Kippur Holiday ຂຶ້ນຕາມຫຼັງ ແມັກກີ ໂຣເຊັນເຟລ ໂຄສົກຕາງໜ້າຕຳຫຼວດອິດສະຣາເອນເວົ້າວ່າ ການຕ້ອງຫ້າມນັ້ນຈະຖືກບັນຍັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ອິດສະຣາເອນມີຄົນ ເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ 210,000 ຄົນ ຕໍ່ແຕ່ໂຄວິດ-19 ເລີ່ມລາມອອກມາຈາກນ້ຳມືຂອງພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ນອກນັ້ນກໍມີຄົນຕາຍໄປແລ້ວຍ້ອນ ເຖິງບໍ່ຫຼຸດ 1,400 ຄົນ ໃນເວລານີ້ຍັງມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນປະເທ ດ ອິດສະຣາເອນຢູ່ 60,000 ຄົນ ໂດຍທີ່ 700 ຄົນຕົກຢູ່ໃນອາການສາຫັດ ອິມຣານ ຄານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດປາກິດສະຖານ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ສະຫະປະຊາຊາດປົກປ້ອງຄົນແຄສເມຍ ຈາກການຍຶດຄອງ ຂອງປະເທດອິນເດຍ ໂດຍການໃຫ້ໂອວາດຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ທີ່ກຸງນິວຢອກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄານກ່າວຫາປະເທດອິນເດຍວ່າບໍ່ມັກບໍ່ຊອບຄົນປາກິດ ສະຖານ ໂດຍໃຊ້ນານາວິທີການຕ່າງໆ ທ່ານຄານເວົ້າວ່າ ສະຫະປະຊາຊາດຈຳຕ້ອງກະທຳພຶດຕິການຂຶ້ນ ເພື່ອປົກປ້ອງແຄສເມຍ ຈາກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານຮຽກວ່າກຳລັງຈະມີການລ້າງຜານເຜົ່າຜານພົງພັນຂຶ້ນ ຂົງເຂດແຄສເມຍແຕກອອກເປັນສອງເຂດແດນ ຄືຂອງປະເທດອິນເດຍ ແລະ ປາກິດສະຖານ ທີ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວເຄີຍມີການຕໍ່ສູ້ສູດສົງຄາມກັນ ການສຶກສາເບິ່ງເລື່ອງລາວຄວາຣັນຕີນຄົນຢູ່ໃນໂຮງແຮມໃ ນລັດວິກຕໍເຣຍ ມືດມົວຄືເກົ່າ ແດນຽນ ແອນດຣູ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີວິກຕໍເຣຍ ຂໍອະໄພຍະໂທດເຖິງຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າມັນມີການຜິດພາດກ່ຽວກັບໂຄງການຄວາຣັນຕີນຄົນໄວ້ໃນໂຮງແຮມໃນ ລັດວິກຕໍເຣຍ ທ່ານໄດ້ໄປປະເຊີນໜ້າກັບຄະນະກຳມະການການສືບສວນອັນໜຶ່ງ ນີ້ແມ່ນທ່ານໄປເປັນພະຍານຫຼັກຖານຄົນສຸດທ້າຍຕໍ່ການສືບສວນນັ້ນ ທີ່ສືບສວນມາແລ້ວຍືດຍາວເຖິງ 6 ສັບປະດາແລ້ວ ແຕ່ຍັງ ບໍ່ມີພະຍານໃດໆຈັກຄົນ ສາມາດຢັ້ງຢືນວ່າໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຕັດສິນໃຈຈ້າງເອກະຊົນໄປຍາມຄວາຣັນຕີນນັ້ນ ອັນພາໃຫ້ມີໂຄວິດ-19 ຮອບສອງລະບາດຂຶ້ນໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ເຈນນີ ມິກາກອສ ລັດຖະມົ ນຕີສາທາລະນະສຸກລັດວິກຕໍເຣຍ ມາຕິນ ປາກູລາ ລັດຖະມົນຕີວຽກເຮັດງານທຳວິກຕໍເຣຍ ລີຊາ ເນວິລ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕຳຫຼວດວິກຕໍເຣຍ ແບຣດ ຊັດຕັນ ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກວິກຕໍເຣຍ ແລະ ທາງການອື່ນໆຕ່າງໆນານາ ທັງໝົດເວົ້າວ່າຕົນບໍ່ມີການພົວພັນຫຍັງກັບການຕັດສິນໃຈຈ້າງນາຍຍາມ ໄປຍາມຄວາຣັນຕີນຢູ່ໃນໂຮງແຮມຕ່າງໆໃນລັດວິກຕໍເຣຍນັ້ນ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແດນຽນ ແອນດ ຣູ ເຫັນວ່າ ຕົນໃນຖານເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດວິກຕໍເຣຍ ແມ່ນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງ ແລະ ການດຳເນີນໂຄງການ ແຕ່ເສຍອົກເສຍໃຈນຳທີ່ບໍ່ມີໃຜຈາກລັດຖະບານຂ ອງທ່ານອອກມາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຕັດສິນໃຈຈ້າງນາຍຍາມເອກະຊົນໄປຍາມຄວາຣັນຕີນໃນໂຮງແຮມຕ່າງໆໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ແດນຽນ ແອນດຣູ ຮັບຮູ້ວ່າມັນມີຄວາມຈຳເປັນວ່າໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອ ບນັ້ນ ກະທັ້ງທີ່ຖ້າຫາກວ່າການເອົານາຍຍາມເອກະຊົນໄປຍາມນັ້ນ ເປັນການຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ ເປັນກຸ່ມເປັນກອງກໍຕາມ ຫຼື ດູດາວເອົາ ຍິງນາງໜຶ່ງຖືກຄະດີແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຂັບລົດລົງດານແຫ່ງໜຶ່ງ ຕົກລົ ງໄປຢູ່ຫາດຊາຍທະເລແຫ່ງໜຶ່ງໃນລັດ New South Wales ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແມ່ນາງໜຶ່ງກັບລູກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນຫາດຊາຍທະເລນັ້ນ ໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບຍ້ອນ ເກືອບຕາຍວ່າເທາະ ໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້ ຍິງນາງໜຶ່ງອາຍຸ 46 ປີ ຂັບລົດລົ້ນລົງໄປຈາກຜາ ຕົກໄປຢູ່ໃນຫາດຊາຍທະເລຂອງເມືອງ Newcastle ຕຳເອົາແມ່ ແລະ ລູກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງ ແມ່ລູກນ້ອຍນັ້ນບາດເຈັບຂາຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ລູກນ້ອຍນັ້ນທີ່ມີອາຍຸພຽງແຕ່ 18 ເດືອນ ບາດເຈັບເລັ ກນ້ອຍຢູ່ຫົວ ແລະ ຖືກຂູດຕ່າງໆນານາ ນາງທີ່ຂັບລົດນັ້ນຢູ່ໃນອາການສາຫັດ ໂດຍມີກະດູກຕ່າງໆຫັກ ແລະ ຖືກຈັບໄວ້ຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານຢູ່ ແລະ ຖືກຄະດີຕ່າງໆຈຳນວນໜຶ່ງແລ້ວ ກິລາເຕະບານ NRL Sydney Rooster ຕ້ອງສ້າ ງປະຫວັດການ ຖ້າຫາກວ່າຈະເປັນແຊັມສາມຊ້ອນ Rooster ຖືກພັງ 60 ຕໍ່ 8 ໃນການແຂ່ງຂັນກັນໃນຄືນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ແກ່ South Sydney ນີ້ເປັນການປະລາໄຊຄັ້ງທີສອງອັນສຳຄັນ ແຕ່ນັ້ນເປັນການມີໄຊອັນໃຫຍ່ໂຕຄັ້ງທີສີ່ຂອງປະ ຫວັດຂອງຣອບີເຕີ ໄຊຊະນະນັ້ນຊ່ວຍໃຫ້ຣອບີເຕີມີສິດຈັດການແຂ່ງຂັນ Elimination Final ໃນທ້າຍສັບປະດາໜ້ານີ້ ເມື່ອທີ່ Rooster ຈະຕ້ອງລໍຖ້າເບິ່ງວ່າ ຈະໄດ້ປະທະກັນກັບ Panther ຫຼື Storm ຫຼືບໍ່ ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະຕຣາລີເທົ່າກັນກັບ 70 ເ ຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.60 ຢູໂຣ 4.79 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,296.32 ດົ່ງຫວຽດນາມ 2,862.10 ຫຼຽນຂະເໝນ 22.22 ບາດໄທ 6,454.71 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ Melbourne ຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 1 ຫຼື 2 ຫ່າ 8 14 Canberra ຈະໝອກເຊົ້າໆ ເມກ 0 14 ຊິດນີຈະກັບກາຍເມກຂຶ້ນ 7 18 ບຣິ ສເບນຈະແດດ 11 26 ດາວິນຈະຕົກຝົນຊາວເວີໜຶ່ງຫຼືສອງຫ່າ ອາດພະຍຸ 24 34 ເພີດຈະຕົກຝົນຊາວເວີໜຶ່ງສອງຫ່າ 11 21 ອາດິເລດຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 7 18 ໂຮບາດຈະເມກ 5 13
ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ